किञ्च तपाम्यहमहम् वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतम् चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन तपामि अहम् आदित्यो भूत्वा रश्मिभिः उल्वणैः अहम् वर्षम् कैश्चिद्रश्मिभिः उत्सृजामि उत्सृज्य पुनः నిగృह्णाమి कैश्चित् रश्मिभिः अष्टभिः मासैः पुनः उत्सृजामि प्रावृषि अमृतम् च एव देवानाम् मृत्युश्च मर्त्यानाम् सत् यस्य यत् सम्बन्धितया विद्यमानम् तद्विपरीतम् असत्य एव अहम् अर्जुन न पुनः अत्यन्तमेव असत् भगवान् स्वयम् కార్యకారణే వా సదసతి ఏ పూర్వోక్తైः అనూర్తిप्रकारैः एकत्वपृथक्त्वादिविज्ञानैः यज्ञैः माम् पूजयन्त उपासते ज्ञानविदः ते यथाविज्ञानम् मामेव प्राप्नुवन्ति